ນາງມໍແກນ ເວົ້າວ່າ Go let's go play ໄປ ໄປ ໄປຫຼິ້ນເທາະ ໄປ ໄປຫຼິ້ນ ໄປກັນເທາະນາງເອີຍ ນາງມໍແກນ ຄຣຸກ ຮູ້ວິທີສື່ສານກັບສັດລ້ຽງຂອງນາງ ນາງບອກໝາຂອງນາງວ່າ Drop good job ປະມັນ ດີຫຼາຍ Beep good girl catch ດີຫຼາຍ ຈັບ ແລະ ກໍຄ້ າຍໆກັນກັບເຈົ້າຂອງສັດສ່ວນຫຼາຍ ປົກກະຕິແລ້ວ ນາງຮູ້ຈັກວ່າຕອນໃດທີ່ພວກເຂົາຢາກໄດ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ນາງມໍແກນ ເວົ້າວ່າ More pets ຢາກມີສັດລ້ຽງອີກ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ການພົວພັນສື່ສານກັບສັດໃນແຕ່ລະ ວັນຂອງນາງຍິ່ງເຮັດໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ນາງເວົ້າວ່າ ທັງນີ້ກໍຍ້ອນວ່າມີຊຸດປຸ່ມທີ່ມີຄຳເວົ້າບັນທຶກໄວ້ລ່ວງໜ້າ ທີ່ສັດລ້ຽງຂອງນາງສາມາດກົດເພື່ອສະແດງສິ່ງທີ່ເຂົາຢາກບອກອອກມາ ແມວຈັສເປີ ກົດປຸ່ມ wet food ອາຫ ານປຽກ ນາງມໍແກນ ຄຣຸກ ຄູຝຶກໝາກ່າວວ່າ

ນາງກ່າວອີກວ່າ But this allows them to be specific about what they want ແຕ່ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບອກໄດ້ແບບສະເພາະເຈາະຈົງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຢາກເຮັດ Beep ໂດຍທີ່ເປັນຄູຝຶກໝາອາຊີບ ນາງຄຣຸກ ກຳລັງໃຊ້ຢູ່ລະບົບທີ່ເອີ້ນວ່າ Fluent Pet ທີ່ ນາງສາມາດໃຊ້ສຽງຂອງຕົນເພື່ອບັນທຶກຄຳເວົ້າຕ່າງໆ ນາງເວົ້າ ແລະ ອັດຄຳວ່າ
Ball ໝາກບານ ແລະ ກົດປຸ່ມເປີດສຽງຄືນທີ່ເວົ້າວ່າ Ball ໝາກບານ ການເຮັດສິ່ງນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກັບແມວຈັສເປີ ທີ່ຕາບອດຂອງນາງ ແມວຈັສເປີ ກົດປຸ່ມ Kibble ຄິບໂບ ຊຶ່ງແປວ່າອາຫານແຫ້ງ ນາງ ຄຣຸກ ອະທິບາຍວ່າ Having the buttons and a voice when she doesn't have her her eyesight to navigate by ການມີປຸ່ມຕ່າງໆ ແລະ ສຽງ ໃນເວລາທີ່ແມວບໍ່ມີສາຍຕາທີ່ຈະເບິ່ງເຫັນໃນເວລາໄປມາທາງໃດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງນາງດີຂຶ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນແບບທີ່ວ່າຂ້າ ພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຄາດຄິດມາກ່ອນ ທ່ານ ເລໂອ ທຣອດທີເອີ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຊີອີໂອ ຂອງບໍລິສັດ Fluent Pet ທ່ານໂອ້ລົມກັບ ວີໂອເອ ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ So thanks to buttons we're seeing people
ສະນັ້ນ ຍ້ອນປຸ່ມຕ່າງໆນີ້ ພວກເຮົາເຫັນຄົນລາຍງານພຶດຕິກຳ ແລະ ການພົວພັນສື່ສານກັບໝາ ຫຼື ແມວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ແນວນັ້ນແນວນີ້ ຊຶ່ງສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີພື້ນຖານທາງວິ ທະຍາສາດດ້ານສະໝອງ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປື້ມໃຈຫຼາຍ ບໍລິສັດນີ້ຍັງໄດ້ພັດທະນາແອັບ FluentPet ທີ່ເຈົ້າຂອງສັດສາມາດໃຊ້ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະ ຕິດຕາມເບິ່ງວ່າໝາ ຫຼື ແມວຂອ ງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນຮູ້ອັນໃດແດ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມວ Jasper ກົດປຸ່ມທີ່ເວົ້າວ່າ Pets
Kibble Training ສັດລ້ຽງ ອາຫານແຫ້ງ ການຝຶກອົບຮົມ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຈະແຈ້ງຫຼາຍກໍຄື ລະບົບເຊັ່ນນີ້ແມ່ນໃຫ້ຄວາມຫວັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສຳລັບຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ ໃນດ້ານການພົວພັນສື່ສານກັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບສັ ດ ນາງ ມໍແກນ ເວົ້າວ່າ ໝາອາໂດຣາ ຢາກໄດ້ຫຍັງ ແລ້ວໝາອາໂດຣາກໍກົດປຸ່ມ ອອກໄປນອກ ນາງ ມໍແກນ ກໍຕອບວ່າ ໂອເຄ ໄປໆ ບົວສະຫວັນ ວີໂອເອ